ຫົວຂໍ້ຂ່າວ Victoria ເລີ່ມຜ່ອນຄາຍກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ຄົນ New Zealand ທີ່ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ສ້າງຄວາມຫ່ວງໃຍຂຶ້ນແລ້ວ ໃນ Super Netball AFL Brownlow ໃຜເປັນຄົນດັງສຳລັບປີນີ້ ຂ່າວທົ່ວໄປ ຄົນຂອ ງ Melbourne ມີອິດສະຫຼະພາບຂຶ້ນຕື່ມແລ້ວແຕ່ມື້ນີ້ 19 ຕຸລາເປັນຕົ້ນໄປ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມອັນໜັກໜ່ວງທີ່ວາງໃສ່ແມລເບີນ ບາງອັນຖືກຜ່ອນຄາຍອອກແລ້ວໃນຄືນທີ່ຜ່ານມາ ລັດ Victoria ລົບລ້າງເວລາສຳລັບຄົນທີ່ຈະອອກກຳ ລັງກາຍໄດ້ ກົດເກນ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດ ບັດນີ້ແມ່ນປ່ຽນແປງໄປໄກໄດ້ເຖິງ 25 ຫຼັກກິໂລແມັດ ແລະ Tennis Club ສະລອຍນ້ຳກາງແຈ້ງ ແລະ ຮ້ານ Hairdresser ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຄຫະສະຖານ ເປີດໄດ້

ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຕົນເຫັນອົກເຫັນໃຈກັບທຸລະກິດໃນລັດ Victoria ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບແສບໃນໄລຍະລະບົບການລັອກດາວຂອງ Melbourne ຮ່ວມກັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ນາຍຄັງໃຫ ຍ່ Frydenberg ແລະ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ Greg Hunt ຄືລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຕົນເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຄວາມເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄ່າໂສ້ຫຸ້ຍ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ລັດ ຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເຊື່ອວ່າ ການມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີໜ້ອຍລົງກວ່າສອງຄົນຕໍ່ມື້ ຈະເປັນການສ້າງພື້ນຖານອັນແໜ້ນແກ່ນ ສຳລັບຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ຂະແໜງການຮັບແຂກຮັບຄົນ Hospitality ເພື່ ອຈະເປີດຄືນໃໝ່ກ່ອນເດືອນ 11 ສາກົນປີນີ້ 2020 ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ Victoria Daniel Andrews ອາດຈະປະກາດອອກມາໃນວັນທີ 26 ຕຸລາປີນີ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກະຕວງວ່າ ໃນໄລຍະລັອກດາວ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ວຽກເຮັ ດງານທຳ 1,000 ວຽກສູນເສຍໄປໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ເມື່ອທີ່ຄົນນິວຊີແລນຫຼາຍຂຶ້ນ ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະບິນມາຮອດນະຄອນແມລເບີນໃນມື້ນີ້ 19 ຕຸລາ ທາງການວິກຕໍເຣຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ Australian Border Force ຈົ່ງເລັ່ງລັດ ການປ່ອຍຄົນໂດຍສານຂອງສາຍການບິນທີ່ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈາກປະເທດນິວຊີແລນໃນວານນີ້ ຜູ້ດັ່ງກ່າວມາຮອດມາເຖິງອົດສະເຕຣເລຍ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນລະຫວ່າງອົ ດສະເຕຣເລຍ ແລະ ນິວຊີແລນ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນໄປມາລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ ການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີອີກຄົນນິວຊີແລນມາຮອດອົດສະເຕຣເລຍແບບບໍ່ຮູ້ນຳ ດັ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ຄົ ນໂດຍສານ 55 ຄົນ ຈາກປະເທດນິວຊີແລນມາຮອດລັດ Victoria ແລະ 23 ຄົນໄປຮອດໄປເຖິງ Western Australia ໂດຍທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນລັດບໍ່ຮູ້ນຳ

What we see here is the federal government, when times get tough, uh, just wash their hands of any responsibility. They've got responsibility on, in this respect, um, and they should be taking it. And I can well understand how Daniel Andrews faced with all the other issues that he's had in terms of managing the, the outbreak in Victoria. The last thing he's wanting to think about is how he then manages international visitors as well, who come here under an arrangement that he was not a party to.
ໃນດ້ານທຸລະກິດ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມຍາກຊາທີ່ເສດຖະກິດມີຄວາມປ່ຽນແປງ ຍ້ອນການທີ່ອົດສະເຕຣເລຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຫຼຸດ ລົງຍ້ອນໂຄວິດ-19 Deloitte Access Economics ກະຕວງວ່າຈຳນວນນັ້ນຈະມີນ້ອຍລົງ 600,000 ຄົນໃນໄລຍະ 2 ປີຂ້າງໜ້າ ກະທັ້ງທີ່ຖ້າຫາກວ່າຊາຍແດນອົດສະເຕຣເລຍເປີດຄືນໃໝ່ກໍຕາມໃນປີ 2021 Chris Richardson ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານເສດຖະກິດເວົ້າວ່າ ຄວາມວ່ອງໄວຂອງອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຈະຟື້ນຄືນຈາກເສດຖະກິດຄົງພື້ນ ຈະຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍການຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນ້ອຍລົງ ມີຄາດຄະເນວ່າ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະມີ ນັ້ນຈະແຕະຕ້ອງອົດສະເຕຣເລຍຍາວນານໃນດ້ານການສຶກສາຂັ້ນສູງ ເຄຫະສະຖານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໃນດ້ານທຸລະກິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄວີນສແລນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະລົບລ້າງປະກາສະນີຍະບັດ TAFE ແລ ະ Apprenticeship ຂອງບາງອຸດສາຫະກຳ ເມື່ອທີ່ຍານາງກຳລັງແຂ່ງຂັນການເລືອກຕັ້ງຄວີນສແລນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຄວີນສແລນອີກໃໝ່ ການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຄວີນສແລນກຳລັງໜັກ ແໜ້ນຂຶ້ນ ຍ້ອນທີ່ຄວີນສແລນຈະເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 31 ຕຸລາປີນີ້ ທີ່ພາລາສຸກເບັດໃສ່ສຽງຂອງຊາວໜຸ່ມຄວີນສແລນ

ອາມາເນຍ ແລະ ອາເຊີບາຊານ ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງກ່າວຫາກັນວ່າໄດ້ລ່ວງລະເມີດສັນຍາຢຸດຍິງກັນ ຄືສັນຍາ Humanitarian Ceasefire ໃນເຂດ Nagorno-Karabakh ທີ່ມີການຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງທັງສອງນັ້ນ ສັນຍາຢຸດຍິງກັນນັ້ນ ຫາກໍສັກສິດຂຶ້ນໃນວ່າ ງໜຶ່ງນີ້ເອງ ໂຄສົກປ້ອງກັນປະເທດອາມາເນຍເວົ້າວ່າ ອາເຊີບາຊານຍິງຈະຫຼວດໃສ່ຝ່າຍອາມາເນຍຢູ່ຕະຫຼອດມາໃນວານນີ້ ໂດຍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ທັງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍ ຝ່າຍກະຊວງປ້ອງກັນປ ະເທດອາເຊີບາຊານ ກໍກ່າວຫາວ່າອາມາເນຍລ່ວງລ້ຳການຢຸດຍິງກັນນັ້ນໂດຍຄວາມຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈດ້ວຍ ໃນການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ແລະ ໂຈ ບີເດັນ ບຸກກັນ ຂຶ້ນແລ້ວຢູ່ໃນລັດທີ່ແຕ່ລະຝ່າຍກຳລັງຫາສຽງເອົາຊະນະການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ຂອງເດືອນໜ້ານີ້ ໂດນັລ ທຣຳ ເລີ່ມກິດຈະການຫາສຽງນັ້ນຂຶ້ນໃນລັດເນວາດາ ໂດຍໄປໂບດ ກ່ອນການຊຸມນຸມຫ າສຽງເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນໃນນະຄອນຄາເຊັນ ເນວາດາ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງຊຸດສົກປີ 2004 ເນວາດາບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ໂດນັລ ທຣຳ ຜູ້ປະທ້ວງໃນປະເທດໄທປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໄປໃນບາງກອກ ຕໍ່ຕ້ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຍຸ ດ ແລະ ກະສັດອັນແຂງກ້າຂອງປະເທດໄທ

we are here to express them to express ourselves ມັນມີຄວາມຫວັງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການມີຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຂຶ້ນໃນຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ວ່າຊັ້ນ ກິລາໃນດ້ານ AFL ເລຊີ ນີລ ຂອງບຣິສເບນ ໄດ້ຫຼຽນເປັນນັກເຕະບານ AFL ທີ່ເກັ່ງດີເລີດ ແລະ fairest ຂອງ AFL Brownlow ຜູ້ກ່ ຽວເປັນຂາກາງຂອງການເຕະບານ AFL ສາມາດໄດ້ 31 ສຽງຈາກການແຂ່ງຂັນກັນ 17 ຄັ້ງໃນປີນີ້ ແນັດ ໄຟຟ໌ ທີ່ໄດ້ຫຼຽນດັ່ງກ່າວຂອງປີກາຍນີ້ ບໍ່ສາມາດໄປມອບຫຼຽນນັ້ນໃຫ້ແກ່ນີລໂດຍຕົນເອງ ເພາະຕ່າງຄົນກໍຕ່ າງຢູ່ຕ່າງບ່ອນກັນໃນພິທີການມອບຫຼຽນນັ້ນ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເທົ່າກັນກັບ 71 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.60 ຢູໂຣ 4.74 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,419.49 ດົງຫວຽດນາມ 2,898.17 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.12 ບາດໄທ 6,523.76 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 9 18 ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ຊິດນີ ແລະ ບຣິສເບນ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 8 20 15 23 17 27 ຕາມລະດັບ ດາວິນ ອາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ ຫຼື ພາຍຸ 25 33 ເພີດ ອະດີເລດ ແລະ ໂຮບາດ ຈະເ ມກເປັນບາງສ່ວນ 15 26 11 25 8 18 ຕາມລະດັບ